ھېچقانداق بىر پەيغەمبەرنىڭ يالغانچى بولۇشى قەتئىي مۇمكىن ئەمەس. شۇڭا ئاللاھ تائالا قۇرئان كېرىمدە پەيغەمبەرلەرنى ئەڭ ئالدى بىلەن راستچىللىق بىلەن سۈپەتلىگەن ۋە راستچىللار دەپ ماختىغان. ئاللاھ تائالا قۇرئان كېرىمدە مۇھەممەد ئەلەيھىسسالامغا خىتاب قىلىپ، قۇرئاندا ئىبراھىمنىڭ قىسسىسىنى بايان قىلغىن، ئۇ ھەقىقەتەن تولىمۇ راستچىل پەيغەمبەر ئىدى. قۇرئاندا ئىدرىسنىڭ قىسسىسىنى بايان قىلغىن ئۇ ھەقىقەتەن تولىمۇ راستچىل پەيغەمبەر ئىدى قۇرئاندا ئىسمائىلنىڭ قىسسىسىنى بايان قىلغىن ئۇ ھەقىقەتەن ۋەدىسىدە راستچىل ھەم رەسۇل ھەم پەيغەمبەر ئىدى دەيدۇ پەيغەمبىرىمىزنىڭ پەيغەمبەر بولۇشتىن بۇرۇنقى ئەڭ مەشھۇر سۈپىتى ۋە لەقىمى راستچىل ئىشەنچلىك ئىدى ئەرەبلەر پەيغەمبىرىمىز ھەزرىتى مۇھەممەد ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنى چاقىرماقچى ياكى تەرىپلىمەكچى بولسا راستچىل ئىشەنچلىك مۇھەممەد دەيتتى مۇھەممەد ئەلەيھىسسالامغا پەيغەمبەرلىك كېلىپ ئۈچ يىلدىن كېيىن ئاللاھ تائالا ئۇنى ساڭا بۇيرۇلغان ئىسلام دەۋىتىنى ئاشكارا ئوتتۇرىغا قويغىن، مۇشرىكلارغا پەرۋا قىلمىغىن، دەپ ئەمر قىلغاندا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام سافا تېغىغا چىقىپ، مەككىدىكى ئەرەب قەبىلىلىرىنىڭ ھەممىسىنى بىر بىرلەپ ئىسمى بىلەن ئاتاپ چاقىرىدۇ. ئۇلارنىڭ ھەممىسى. ھەتتا كېلەلمىگەنلەرنىڭ ۋەكىللىرى ھازىر بولۇپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ ئەتراپىغا توپلىنىپ بولغاندىن كېيىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئۇلارغا سۆز قىلىشقا باشلاپ قاراڭلارچۇ ئەگەر مەن سىلەرگە مۇشۇ تاغنىڭ ئارقىسىدا سىلەرگە ھۇجۇم قىلماقچى بولغان قوشۇن بار دېسەم ماڭا ئىشىنەمسىلەر دەيدۇ ئۇلار ھەممىسى بىر ئېغىزدىن چىققاندەكلا سېنىڭ مۇندىن بۇرۇن بىرەر قېتىم بولسىمۇ يالغان سۆزلىگەنلىكىڭنى بىلمەيمىز دەيدۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بۇ چاغدا ئۇلارغا سىلەرنى ئاللاھنىڭ ئازابىدىن ئاگاھلاندۇرغۇچى پەيغەمبەرمەن، دېگەندە، ئەبۇ لەھەب، ھالاكەت بولسۇن ساڭا، شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ بىزنى توپلىدىڭمۇ؟ دەيدۇ. راستچىللىق پەيغەمبەرلەرنىڭ ئەخلاقى بولغاندەك، ياخشىلارنىڭ ئەخلاقىدۇر. دۇنيادا راستچىللىقنى ۋە راستچىل كىشىلەرنى سۆيمەيدىغان بىرەر مىللەت ياكى قانۇن ياكى دىن يوق. ئەكسىچە، يالغانچىلار ھەممىلا يەردە كىشىلەرنىڭ نەپرىتىگە ئۇچرايدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مۇنداق دېگەن: راستچىللىق ياخشىلىققا باشلايدۇ، ياخشىلىق جەننەتكە باشلايدۇ. راست سۆزلەپ، ھەمىشە راستچىللىق بىلەن ئىش كۆرگەن ئادەم ئاللاھ تائالانىڭ نەزىرىدە راستچىل بەندە دەپ يېزىلىدۇ. يالغانچىلىق گۇناھقا باشلايدۇ، گۇناھ دوزاخقا باشلايدۇ. يالغان ئېيتىدىغان ئادەم ئاللاھ تائالانىڭ نەزىرىدە يالغانچى دەپ يېزىلىدۇ. سىز ئاللاھ تائالانىڭ نەزىرىدە پەرىشتىلەرنىڭ دەپتىرىدە ئىنسانلارنىڭ ئېغىزىدا يالغانچى بولۇپ ئاتىلىشنى ياقتۇرمايسىز ھەرھالدا. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ بۇ ھەدىسىدىكى راستچىللىق ياخشىلىققا باشلايدۇ دېگەن سۆزى بىلەن يالغانچىلىق گۇناھقا باشلايدۇ دېگەن سۆزىگە دىققىتىمىزنى ئاغدۇرغىنىمىزدا پۈتۈن ياخشىلىقلارنىڭ بېشىدا راستچىللىقنىڭ بارلىقىنى بايقايمىز. گوياكى راستچىللىق. ياخشىلىقنىڭ مۇقەددىمىسى ياكى ئۇنۋانى ئورنىدا تۇرىدۇ. بۇنىڭ ئەكسىچە، ھەر قانداق بىر يامانلىقنىڭ ئارقىسىدا چوقۇم يالغانچىلىق بولىدۇ. ئالدامچىلىق، خائىنلىق، ساتقۇنلۇق، ئوغرىلىق، قاتىللىق، قارا چاپلاش، غەيۋەت، شىكايەت ۋە ھاكازالارنىڭ مۇقەددىمىسىدە چوقۇم يالغانچىلىق بولىدۇ. يامان ئىشلارنى قىلىدىغان بىرىگە، يالغان ئېيتما، ئەمما خالىغان يامانلىقلىرىڭنى قىلغىن، دېسىڭىز، ئۇنى قىلالامدۇ؟ ھەرگىز قىلالمايدۇ. زىنا قىلغان بىرىدىن سەن ئۇ ۋاقىتتا نېمە قىلىۋاتاتتىڭ دەپ سورىسىڭىز ئۇ مەن زىنا قىلغانتىم دېمەيدۇ بەلكى يالغانلارنى ئويدۇرىدۇ شۇڭا ئۆلىمالار يالغان ئېيتىشنى ئادەت قىلىۋالغان ئادەم ئەڭ چوڭ گۇناھلارنى ئىككىلەنمەستىن قىلىدىغان بولۇپ كېتىدۇ دېگەن نەتىجىنى چىقارغان راستچىللىق پەيغەمبەرلەرنىڭ، مۇئمىنلەرنىڭ ۋە ياخشىلارنىڭ ئادىتى بولغاندەك، يالغانچىلىق مۇناپىقلارنىڭ ئادىتىدۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مۇناپىقلارنىڭ سۈپەتلىرىنى بايان قىلىپ، مۇنداق دېگەن: مۇناپىقنىڭ ئالامىتى ئۈچتۇر، سۆزلىسە يالغان سۆزلەيدۇ، ۋەدە قىلسا ئۇنىڭغا خىلاپلىق قىلىدۇ، ئامانەت قويۇلسا خىيانەت قىلىدۇ. راستچىللىق جەننەتكە كىرىشنىڭ كاپالىتى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مۇنداق دېگەن: سىلەر ماڭا ئالتە ئىشتا كاپالەت بېرىڭلار، مەن سىلەرگە جەننەتنى كاپالەت قىلىمەن. سۆزلىگەندە راست سۆزلەڭلار، ۋەدە قىلساڭلار ئۇنىڭغا ۋاپا قىلىڭلار، ئامانەت تۇتساڭلار ئۇنى ۋاقتىدا ئادا قىلىڭلار، ئەزايىڭلارنى زىنادىن ساقلاڭلار، كۆزۈڭلارنى ھارامدىن ساقلاڭلار، قولۇڭلارنى يامان ئىشلاردىن ۋە ھارامدىن يىغىڭلار. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام يەنە مۇنداق دېگەن، راستچىللىق خاتىرجەملىك، يالغانچىلىق تەشۋىشتۇر. چۈنكى ئىنسان راست سۆزلىگەندە خاتىرجەملىك ۋە بىر خىل راھەت ھېس قىلىدۇ، تەشۋىشلەنمەيدۇ ھەمدە راست سۆزلەشتە ھېچقانچىلىك تەسلىك ياكى ئوڭايسىزلىق ھېس قىلمايدۇ. ئىككىلەنمەيدۇ ۋە دۇدۇقلىمايدۇ. ئەمما ئىنسان يالغان سۆزلەشتە قىيىنچىلىق تارتىدۇ. ھەتتا بەزى شارائىتلاردا چېكىسىدىن تەر ئاقىدۇ. چىرايى تەبىئىي بولمايدۇ. سۆزلىرى ئانچە قاملاشمايدۇ. يالغانچىلىقى ئاشكارا بولۇپ قېلىشىدىن تەشۋىشلىنىدۇ. مانا بۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ يالغانچىلىق تەشۋىشتۇر دېگەن ھەدىسىنىڭ مەنىسى.

ھاياتىدا مەكتەپ كۆرمىگەن، ئوقۇش ۋە يېزىشنى ئۆگەنمىگەن، پەقەت ئاللا تائالانىڭ ۋەھىيسى بىلەنلا يېتىشكەن بىر پەيغەمبەرنىڭ ئىنسانلارنى ۋە ئۇلارنىڭ ئەھۋالىنى خۇددى پسىخولوگىيە مۇتەخەسسىسلىرىدەك ئانالىز قىلىشى ھەمدە ئۇنىڭ ئېيتقانلىرىنى رېئاللىقتىكى تەجرىبىلەرنىڭ تەستىقلاۋاتقانلىقى ئاللا تائالانىڭ ئۇ ئۆز خاھىشى بىلەن سۆزلىمەيدۇ، پەقەت ئۇنىڭغا قىلىنغان ۋەھىينىلا سۆزلەيدۇ دېگەن سۆزىنى كۈچلەندۈرمەكتە. مەلۇمكى، قۇرئان كەرىم تېكىستى ۋە مەنىسى بىلەن ئاللا تائالانىڭ ۋەھىيسى، ئەمما ھەدىسنىڭ تېكىستى مۇھەممەد ئەلەيھىسسالامدىن، مەنىسى ئاللا تائالادىندۇر. يالغانچىلىقنىڭ خىيانەت تۈرى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مۇنداق دېگەن، ئەڭ چوڭ خىيانەت سېنى راستچىل دەپ بىلىدىغان بىرىگە يالغان ئېيتىپ ئۇنى قاندۇرۇشۇڭدۇر. سىزگە يۈرىكىدىن ئىشىنىدىغان، سىزنىڭ قانداقلا بىر سۆزىڭىزنىڭ راستلىقىدىن قىلچە شەكلەنمەيدىغان دوستىڭىزغا يالغان سۆزلىشىڭىز ئۇنىڭ سىزگە بولغان چىن ئىشەنچىسىگە ۋە دوستلۇقنىڭ ھېسابىغا قىلىنغان ئەڭ چوڭ خىيانەت ھەم جىنايەت ئەمەسمۇ؟ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ سۆزلىرى نېمە دېگەن ھەق؟ ساھابىلەر دەيدۇكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئۈچۈن يالغانچىلىقتىنمۇ يامان كۆرۈلىدىغان ئىككىنچى بىر خۇلق يوق ئىدى. بىراۋ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ ھۇزۇرىدا يالغان ئېيتقان ھامان پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ كۆڭلى قاتتىق بىئارام بولاتتى. يالغان ئېيتقۇچىنىڭ يالغاندىن تۆۋبە قىلغانلىقى بىلىنگەنگە قەدەر ھەمىشە بىئارام بولاتتى ۋە كۆڭلى سىقىلاتتى. يالغانچىلىق مۇناپىقلىقنىڭ مۇقەددىمىسى. ئاللاھ تائالا قۇرئان كەرىمدە ئاللاھ راستچىللارغا راستچىللىقىنىڭ مۇكاپاتىنى بېرىدۇ مۇناپىقلارنى جازالايدۇ دەيدۇ ئايەتتە ئاللاھ تائالانىڭ قىيامەت كۈنىدە راستچىللارنىڭ مۇكاپاتىنى ۋە يالغانچىلارنىڭ جازاسىنى بېرىدىغانلىقى بايان قىلىنغان بولۇپ راستچىلنىڭ ئەكسى بولغان يالغانچى سۆزنىڭ ئورنىغا مۇناپىق سۆزى قوللىنىلغان بۇنىڭدا ئۆمرىنى يالغانچىلىق بىلەن ئۆتكۈزگۈچىلەرنىڭ ئاقىۋىتى مۇناپىقلىق بىلەن خۇلاسىلىنىدىغانلىقىغا ئىشارەت قىلىنغان، چۈنكى ئىماننىڭ ئاساسى راستچىللىق بولسا، مۇناپىقلىقنىڭ ئاساسى يالغانچىلىقتۇر، شۇڭا ئىمان بىلەن يالغاننىڭ بىر قەلبتە بىرلىشىشى مۇمكىن ئەمەس. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام، مۆمىن ئادەم قورقۇنچاق بولامدۇ؟ دەپ سورالغىنىدا، ھەئە دەپ جاۋاب بەرگەن. يەنە، مۆمىن ئادەم بېخىل بولامدۇ؟ دەپ سورالغىنىدىمۇ، ھەئە، دەپ جاۋاب بەرگەن. ئاندىن مۆمىن ئادەم يالغانچى بولامدۇ؟ دەپ سورالغىنىدا، ياق، دەپ جاۋاب بەرگەن. ھىجرىيە ئۈچىنچى ئەسىرنىڭ ئۆلىمالىرىدىن جۈنەيىد مۇنداق دېگەن، ھەقىقىي راستچىللىق يالغاندىن باشقا نەرسە سېنى قۇتۇلدۇرالمايدىغان شارائىتتا راست سۆزلىشىڭدۇر. راستچىللىقنىڭ ئىنساننى ھەمىشە قۇتقۇزغۇچى ئىكەنلىكىدە شەك يوق. راست سۆزلىگەن نىجات تاپىدۇ دېگەن مەشھۇر سۆزمۇ شۇنىڭ ئۈچۈن ئېيتىلغان بولۇشى مۇمكىن. قۇتۇلۇش ئۈچۈن يالغان ئېيتىشتىن باشقا چارىسى قالمىغان ئادەمنىڭ راست سۆزلىشى تەلەپ قىلىنغان يەردە ئاددىي ئىشلار ئۈچۈن، ھەتتا يالغان ئېيتمىسىمۇ ھېچقانداق زىيان بولمايدىغان ئىشلار ئۈچۈن يالغان ئېيتىۋاتقانلارنى نېمە دېگىلى بولسۇن؟ ئەمەۋىلەرنىڭ بەشىنچى خەلىپىسى ۋاپادار خەلىپە ئۆمەر ئىبن ئابدۇلئەزىز، يالغان ئېيتىشنىڭ نومۇسسىزلىق ئىكەنلىكىنى بىلگەن ۋاقتىمدىن بېرى بىر قېتىممۇ يالغان سۆزلەپ باقمىدىم دېگەن ئىكەن. راستچىللىققا ئادەتلىنىشنىڭ يولى. شەكسىزكى ئادەم ئۆزىدە راستچىللىقنى يېتىلدۈرۈش ئۈچۈن ئالدى بىلەن ئاللاھ تائالاغا تەقۋالىق قىلىشى. يەنى ھەر ئىشتا ئاللاھنىڭ كۆرسەتكەنلىرى ئىچىدە ھەرىكەت قىلىشى ۋە ئاللاھنىڭ غەزىپىگە لايىق بولۇپ قېلىشتىن قورقۇشى ئاندىن راستچىل تەقۋا ياخشى كىشىلەر بىلەن ئولتۇرۇپ قوپۇشى لازىم ئاللاھ تائالا قۇرئان كەرىمدە ئى مۆمىنلەر ئاللاھقا تەقۋالىق قىلىڭلار ۋە راستچىللار بىلەن بولۇڭلار دېيىش ئارقىلىق راستچىللىقنىڭ تەقۋالىق ئىكەنلىكى ۋە راستچىللار بىلەن بولۇشنىڭ تەقۋالىققا يېتىشنىڭ يولى ئىكەنلىكىنى ئوچۇقلىغان راستچىللىقنىڭ تۈرلىرى. بىرىنچى، نىيەتتىكى راستچىللىق. نىيەتتىكى راستچىللىق قىلماقچى بولغان ھەر قانداق بىر ئىشتا ئاللاھ رازىلىقىنى كۆزلەشتۇر. ئىنسان ھەر ئىشتا ئاللاھ رازىلىقىنى كۆزلەش ئارقىلىق ئادەتتىكى دۇنيالىق ئىشلىرىنىمۇ ئىبادەت قاتارىغا ئۆتكۈزەلەيدۇ ۋە ساۋابقا ئېرىشىدۇ. شۇنداقلا بۇ ياخشى نىيەتنىڭ بەرىكىتى بىلەن مەقسىتىگە يېتىدۇ. دېمەك، ياخشى نىيەت ئادەتنى ئىبادەتكە ئۆرۈيدۇ. ياخشى ئۆگىنىش قىلىپ، ياخشى ئوقۇپ، ئىنسانلارغا مەنپەئەتلىك ئادەم بولىمەن دېگەن نىيەت بىلەن دەرس مۇزاكىرە قىلغان ئوقۇغۇچى، باي بولۇپ، ئائىلەمنىڭ ئېھتىياجىنى ھالالدىن قامدايمەن، خەير-ساخاۋەت ۋە سەدىقىلىرىم بىلەن ئاللاھنىڭ يوقسۇل بەندىلىرىنىڭ بېشىنى سىلايمەن، دېگەن نىيەت بىلەن ئىشلىگەن تىجارەتچى، ئىشىمنى قېتىرقىنىپ، راۋاجلىق قىلىش ئارقىلىق، ھالالدىن تاپقانلىرىمنى ئائىلەمگە سەرپ قىلىمەن، دېگەن نىيەت بىلەن كەسىپ قىلغان ھۈنەرۋەن، ۋەزىپەمنى قېتىرقىنىپ توغرا يوسۇندا ۋە ھەققانىي ئىشلەش ئارقىلىق ئالغان مائاشىم بىلەن ئۆزۈمنىڭ ھەم ئائىلەمنىڭ ئېھتىياجلىرىنى قامدايمەن دېگەن نىيەت بىلەن ئىشلىگەن كادىر ياكى ئىشچى تۇرمۇش قۇرۇش ئارقىلىق ھارام ئىشلاردىن ساقلىنىمەن ۋە دىيانەتلىك بىر ئائىلە قۇرۇپ چىقىمەن دېگەن نىيەت بىلەن ئۆيلەنگەن قىز يىگىت ئەلۋەتتە ئاللاھ تائالانىڭ ساۋابىغا ئېرىشىدۇ ئىككىنچى، سۆزدىكى راستچىللىق. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ھەمىشە، ئى ئاللاھ، ماڭا راستچىل تىل ئاتا قىلغىن، دەپ دۇئا قىلاتتى. بالىلىق دەۋرىدىن باشلاپ راستچىللىقى بىلەن تونۇلغان، ھەتتا كۇپپارلارمۇ ئۇنىڭ راستچىللىقىنى تەستىقلىغان بىر پەيغەمبەر بۇ دۇئانى ئوقۇغان يەردە، بىز بۇ دۇئانى ئوقۇپ ئاللاھتىن بىزنى راستچىل بەندىلەردىن قىلىشىنى تىلەشكە قانچىلىك موھتاج بولۇۋاتقانلىقىمىزنى بىلەمسىز؟ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مۇنداق دېگەن: راستچىل تىجارەتچى قىيامەت كۈنىدە پەيغەمبەرلەر، راستچىللار ۋە شېھىتلار بىلەن بىرگە بولىدۇ. بۇ ھەدىس ھۈنەرۋەن، ئىشچى، خىزمەتچى، دېھقان، چارۋىچى قاتارلىق رىزىق يولىدا يۈرگەن ھەرقانداق كىشىگە قارىتىلغان بولۇپ، راستچىللار قانداق ئىش بىلەن ياكى قانداق جايدا ئىشلىگەن بولمىسۇن، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بېشارەت بەرگەن راستچىل تىجارەتچىگە قوشۇلىدۇ. چۈنكى راستچىللىق ھەرقانداق جايدا، پۈتۈن ئىش-ھەرىكەت ۋە گەپ-سۆزلەردە تەلەپ قىلىنىدۇ. ئۈچىنچى، ئەمەلدىكى راستچىللىق. ئاللاھ تائالا قۇرئان كەرىمدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامغا، ئى پەرۋەردىگارىم، كىرىدىغان يېرىمگە دۇرۇسلۇق بىلەن كىرىشىمنى، چىقىدىغان يېرىمدىن دۇرۇسلۇق بىلەن چىقىشىمنى نېسىپ ئەتكىن، دېگىن، دەپ تەلىم بەرگەن. ئاللاھ تائالا يەنە مۆمىنلەرنىڭ ئىچىدە ئاللاھقا بەرگەن ئەھدىسىنى ئەمەلگە ئاشۇرغان نۇرغۇن كىشىلەر بار دېگەن. بۇ ئايەتنىڭ چۈشكەنلىك سەۋەبى مۇنداق، ساھابىلاردىن ئۇمەير ئىبنى ھامام بەدىر غازىتى بولغان كۈنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامغا مۇنداق دەيدۇ، يا رەسۇلاللا، ئەگەر مەن ئاشۇ دۈشمەنلەرگە قارشى جەڭ قىلىپ ئۆلۈپ كەتسەم، راستتىنلا جەننەتكە كىرىمەنمۇ؟ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئۇنىڭغا، ھەئە، ئەلۋەتتە شۇنداق بولىسەن، دەپ جاۋاب بېرىدۇ. ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ساھابىلەرگە تۇرۇڭلار، كەڭلىكى ئاسمان ۋە زېمىنغا تەڭ كېلىدىغان جەننەتكە كىرىش ئۈچۈن جىھاد قىلىڭلار، دەيدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئۇمەير پاھ، پاھ، دەيدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئۇنىڭغا قاراپ، ئەي ئۇمەير، ساڭا نېمە بولدى؟ دەپ سورايدۇ. ئۇمەير، يا رەسۇلاللا، مەن راستتىنلا جەننەت ئەھلى بولالامدىمەن؟ دەيدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام، سەن زادى جەننەت ئەھلىدىنسەن، دەيدۇ. بۇنى ئاڭلىغان ئۇمەير مەن بىلەن جەننەت ئوتتۇرىسىدا پەقەت مۇشۇ خورمىلار قالدى دېگىنىچە قولىدىكى يەۋاتقان خورمىنى يەرگە تاشلايدۇ ۋە ئۇرۇش مەيدانىغا كىرىپ كېتىدۇ ئاخىرى شېھىتلىق شەربىتىنى ئىچىشكە مۇيەسسەر بولىدۇ شۇ مۇناسىۋەت بىلەن يۇقىرىقى ئايەت چۈشىدۇ بۇ ھەدىس ياخشى ئىشنى نىيەت قىلىش مەقسەتكە يېتىش ئۈچۈن يېتەرلىك ئەمەسلىكىنى ۋە ياخشى نىيەتنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئەمەل قىلىش يەنى ئىشلەش شەرت ئىكەنلىكىنى ئوچۇقلىغان ئىككىنچى خەلىپە ئۆمەر ئىبن خەتتاب رەزىياللاھۇ ئەنھۇ ئى ئاللا ماڭا پەيغەمبىرىڭنىڭ مۇشۇ شەھىرىدە شېھىتلىقنى نېسىپ ئەتكىن دەپ دۇئا قىلاتتى ھالبۇكى مەدىنە مۇنەۋۋەرە شەھىرى ئۇ ۋاقىتتا ئىسلام شەھىرى بولغانلىقتىن ئۇ شەھەردە جىھاد بولمايتتى، ئەمما ئاللاتائالا ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلغان بولۇپ، ھىجرىيەنىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى زۇلھە، ھىجرىيەنىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى زۇلھەججە ئېيىنىڭ يىگىرمە ئالتىنچى كۈنى، يەنى مىلادىيە ئالتە يۈز قىرىق تۆتىنچى يىلى ئۈچىنچى نويابىر كۈنى ئەبۇ لۇئلۇ ئىسىملىك ئىرانلىق مەجۇسى تەرىپىدىن سۇيىقەست قىلىنىپ شېھىت قىلىنىدۇ. راستچىللىقنىڭ مەرتىۋىلىرى راستچىللىق مەرتىۋىسى پەيغەمبەرلىك مەرتىۋىسىدىن كېيىنلا كېلىدىغان ئەڭ شەرەپلىك مەرتىۋىدۇر. ئاللا تائالا قۇرئان كەرىمدە كىملەركى ئاللاھقا ۋە پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىدىكەن، ئۇلار ئاخىرەتتە ئاللاھنىڭ نېمىتىگە ئېرىشكەن پەيغەمبەرلەر، راستچىللار، شېھىتلار ۋە ياخشىلار بىلەن بىرگە بولىدۇ. ئۇلار نېمە دېگەن ياخشى ھەمراھ دەيدۇ. ئايەتتە ئاۋۋال پەيغەمبەرلەر، ئاندىن كېيىنلا راستچىللار بايان قىلىنغان. بۇنىڭدىن مەلۇمكى، راستچىللىق پەيغەمبەرلىك بىلەن شېھىتلىق ئوتتۇرىسىدىكى ماقامدۇر. قايسى ۋاقىتتا يالغان ئېيتىشقا بولىدۇ؟ ئىسلام ئۆلىمالىرى تۆۋەندىكى ئۈچ ھالەتتە يالغان ئېيتىشقا بولىدىغانلىقىنى قارارلاشتۇرغان. بىرىنچى، ئۇرۇشتا يالغان سۆزلەشكە بولىدۇ. دۈشمەننى ئازدۇرۇش، قايمۇقتۇرۇش، خاتا مەلۇمات بېرىش، تاكتىكا قوللىنىش قاتارلىق ئىشلاردا يالغان سۆزلەشكە بولىدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام شۇڭا، ئۇرۇش دېگەن تاكتىكىدۇر، دېگەن. ئىككىنچى، بىر بىرى بىلەن دۈشمەنلىشىپ قالغانلارنى ئەپلەشتۈرۈپ قويۇش ئۈچۈن يالغان ئېيتىشقا بولىدۇ. مەسىلەن، بىرى يەنە بىرىنى سۆككەن بولسىمۇ، قارشى تەرەپكە سىزنىڭ ياخشى گېپىڭىزنى قىلدى دەپ يالغان ئېيتقانغا ئوخشاش. ئۈچىنچى، ئايالغا يالغان ئېيتىشقا بولىدۇ. ئەمما ئايالغا يالغان ئېيتىش شۇ ئايالغا پايدىلىق بولغان ئىشلار دائىرىسى ئىچىدىلا بولىدۇ. مەسىلەن، سىز دۇنيادىكى ئەڭ چىرايلىق گۈزەل ئايالسىز دېگەنگە ئوخشاش. ئايالىمغا يالغان ئېيتتىم دەپ، ئۇنىڭغا خىيانەت قىلىشقا، ئالداشقا، كۆزىنى بوياشقا بولمايدۇ. چۈنكى مۇنداق قىلىش چەكلەنگەن ھارام ئىشلاردىن سانىلىدۇ.